ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ບາງຄົນຈົ່ມຢ່າງທໍ້ຖອຍວ່າ ຊີວິດມີພຽງເທົ່ານີ້ບໍ ໃນຍຸກທີ່ເສດຖະກິດຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ຫາວຽກເຮັດງານທຳງ່າຍ ສ້າງຕົນເອງຈົນມີຊັບສົມບັດພຽງພໍ ມີຄຳປັດຊະຍາໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ ຄວ້າທຸ ກຢ່າງເທົ່າທີ່ຈະຄວ້າໄດ້ ຫຼາຍຄົນມີວັດຖຸສິ່ງຂອງທຸກຢ່າງຕາມທີ່ຕ້ອງການ ແຕ່ຊີວິດກໍຍັງວ່າງເປົ່າ ແລະ ບໍ່ສົມຫວັງໃນຫຼາຍໆສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ຄວາມຮູ້ສຶກແບບນີ້ເປັນທຳມະຊາດຂອງມະນຸດ ແລະ ກໍກຳລັງເຮັດ ໃຫ້ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນທຸກຂະນະ ຄົນສະໄໝນີ້ມີອາຍຸຍືນ ມີສຸຂະພາບດີກວ່າສະໄໝກ່ອນ ແຕ່ຈາກການສຳຫຼວດເຫັນວ່າ ທຸກມື້ນີ້ ຄົນເຮົາມີຄວາມພໍໃຈໃນສິ່ງຕ່າງໆໜ້ອຍລົງ ເມື່ອໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງຄຳໂຄສະນາທີ່ເກີນຄວ າມຈິງ ກໍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໃຝ່ຝັນ ເກີດການກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ຢາກໄດ້ຢາກຄອບຄອງສິ່ງທີ່ວ່ານັ້ນ ເຖິງວ່າເປັນສິ່ງປັ້ນແຕ່ງທີ່ມີພາບຈິນຕະນາການໃຫ້ຫຼົງໄຫຼເທົ່ານັ້ນກໍຕາມ ມີການໂຄສະນາອວດອ້າງວິທີກ ານປິ່ນປົວຮັກສາໂລກດ້ວຍຢາ ຫຼື ອຸປະກອນຕ່າງໆ ແຕ່ເມື່ອມີຄົນປະຕິບັດຕາມ ພັດບໍ່ໄດ້ໄປຕາມທີ່ກ່າວອ້າງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ຜິດຫວັງຫຼາຍເທື່ອຫຼາຍຫົນ ແຕ່ກໍຍັງພະຍາຍາມຄົ້ນຫາສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍໃນຊີວິດ ແລ ະ ຫວັງວ່າວັນໃດວັນໜຶ່ງຕົນເອງຈະສົມຫວັງ ໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຊີວິດ ຄົນເຮົາມັກນຶກຝັນເຖິງຄວາມລ່ຳລວຍ ມີຊື່ສຽງ ຄວາມສຳເລັດ ຝັນຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນຕ້ອງການ ແລະ ພໍໃຈ ຫຼາຍຄົນບໍ່ພໍໃຈກັບຄ່າຈ້າງທີ່ ຕົນເອງໄດ້ຮັບ ນັກກິລາເກັ່ງໆ ດາລາໜັງທີ່ມີຊື່ດັງ ພະຍາຍາມເພີ່ມຄ່າໂຕໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ນັກທຸລະກິດຈະເພີ່ມພູນຊັບສິນທາງດ້ານທຸລະກິດໃຫ້ໃຫຍ່ໂຕຂຶ້ນ ຢາກເຂົ້າໄປຄວບຄຸມບໍລິສັດອື່ນ ໄວລຸ້ນບໍ່ພໍໃຈກັບຮູບຮ່ າງຂອງຕົນເອງ ຫາເສື້ອຜ້າໃໝ່ໆ ເຄື່ອງປະດັບໃໝ່ໆມາໃສ່ ບໍ່ຢາກເປັນຄົນດ້ອຍ ເປັນຄົນຫຼ້າສະໄໝ ຢາກໃຫ້ເປັນຄົນກ້າວໜ້າຕາມແຟຊັນ ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງແລ້ວວ່າ ຄົນເຮົາບໍ່ຮູ້ຈັກຄຳວ່າ ພໍ ຄົນເຮົາເກີ ດມາ ຄວນສຳນຶກໃນໂອກາດທີ່ເຮົາມີ ໃນຄວາມພໍດີ ການກິນຢູ່ທີ່ພໍດີ ແລະ ບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເກີນຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງ ນີ້ຄືວິທີບໍ່ສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບຊີວິດ ຈາກສະພາບທີ່ບີບບັງຄັບ ຟ້າວຟັ່ງ ແລະ ຄວາມຕຶງຄ ຽດ ຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບປວດ ຜິດຫວັງ ແລະ ໝົດຫວັງ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄົນບາງກຸ່ມຫັນໄປເພິ່ງຢາເສບຕິດ ໂດຍຄິດວ່າຈະເປັນຫົນທາງ ເປັນທາງອອກ ເປັນທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ໜີບັນຫາ ດ້ວຍເຫດນີ້ເຮົາຈຶ່ງພົ ບເຫັນວ່າ ມີຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ຜິດຫວັງ ມີບັນຫາໃນຊີວິດ ກໍຫາເຫຼົ້າມາດື່ມ ຫາຢາເສບຕິດມາເສບ ຫຼື ກິນຢານອນຫຼັບ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາບໍ່ສາມາດໃຊ້ເຂັມສັກຄວາມສະຫງົບສຸກເຂົ້າໄປໃນສະໝອງໄດ້ ແລະ ຄວ າມກະຕັນຍູ ຄວາມເມດຕາຕໍ່ຄົນອື່ນ ກໍບໍ່ສາມາດຫາຊື້ໄດ້ຕາມຮ້ານຂາຍຢາ ໃນພຣະຄຣິດທຳຄຳພີສອນໄວ້ວ່າ ເນື້ອໜັງ ຫຼື ຄວາມຮູ້ສຶກປົກກະຕິຂອງຄົນເຮົາ ຈະນຳໄປສູ່ຜົນທີ່ບໍ່ດີເຊັ່ນ ການຜິດສິນທຳ ຄວາມມັກ ໃຫຍ່ໃຝ່ສູງທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ ຄວາມສະໜຸກສະໜານ ປ່ອຍຕົວໄປຕາມທີ່ຕ້ອງການຂອງຕົນເອງ ການກິນດື່ມຟຸມເຟືອຍ ຫຼື ອາລົມຮ້າຍ ເປັນຕົ້ນ ພະຄຳພີເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຫວັງແກ່ຊີວິດຄື ຄວາມສຸກ ການບຳບັດຮັກ ສາ ຄວາມຮົ່ມເຢັນ ແລະ ຄວາມຜາສຸກ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫາໄດ້ໂດຍການຝຶກຝົນແບບທຳມະຊາດ ດັ່ງນັ້ນ ສາສະໜາຈຶ່ງເປັນຄຳຕອບທີ່ຍຶດເກາະຈິດໃຈ ແລະ ນຳຄວາມສະຫງົບສຸກມາສູ່ຈິດໃຈ ເພາະມີການສຶ ກສາ ແລະ ໄດ້ຮັບຄຳຕອບທີ່ໝັ້ນໃຈວ່າ ຄວາມຕຶງຄຽດ ຄວາມຢ້ານກົວ ຄວາມເສຍໃຈ ແລະ ຄວາມບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານພະຍາດອ່ອນແອລົງ ແລະ ເປັນສາ ເຫດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕ່າງໆໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ຄວາມຮູ້ສຶກ ຫຼື ອາລົມທີ່ດີເຊັ່ນ ຄວາມຮັກ ຄວາມສຸກ ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຜະລິດສານທີ່ສາມາດປ້ອ ງກັນເຊື້ອພະຍາດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ພູມຕ້ານທານຂອງຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນຮ່າງກາຍຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບຕ່າງໆ ຢ່າລືມວ່າ ການເກັບຄວາມຮູ້ສຶກ ຄວາມຂົມຂື່ນ ຄວາມກຽດຊັງ ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ດີໄວ້ໃນໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເຈັບປວດໄດ້ ກົງກັນຂ້າມ ເມື່ອມີການກະຕຸ້ນຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກໃນທາງທີ່ດີ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກດີໄປນຳ ໃນພະຄຣິດທຳຄຳພີໄດ້ສອນໄວ້ວ່າ ຄວາມ ຮັກ ຄວາມສຸກ ສັນຕິສຸກ ຄວາມອົດທົນ ຄວາມເມດຕາ ແລະ ການຮູ້ຈັກອົດກັ້ນ ຈະນຳມາເຊິ່ງຊີວິດທີ່ປົກກະຕິ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ນຳເອົາຄວາມບໍ່ສະບາຍໃຈ ຄວາມທຸກ ແລະ ສິ່ງໃດໆທີ່ມືດມົນໃນຈິດໃ ຈມາຫາພຣະເຢຊູ ຂໍໃຫ້ພຣະອົງລຶບ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອອກຈາກຈິດໃຈ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຫວັງໃໝ່ແກ່ຊີວິດ ເພື່ອໃຫ້ມີກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາໃນຊີວິດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ມີຄວາມພໍໃຈໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມີຢູ່ ແລ້ວເຮົາຈະມາພົບກັນ ໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານເຊີນຟັງຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຂໍແນະນຳ ປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບແບບກະທັດຮັດ ເ ຊິ່ງເປັນປຶ້ມຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະມອບໃຫ້ທ່ານຟຣີ ແລະ ຂໍໃຫ້ທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນທ້າຍຂອງລາຍການຂອງພວກເຮົາເດີ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍ ການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ
ຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ເລີຍເນາະ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road ສິງກະໂປ 298186 ສະກົດແບບນີ້ 798 T H O M P S O N R O A D S I N G A P O R E 298186 ຫຼື ອີເມວມາ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g
ລາຍການຕໍ່ໄປນີ້ ອ້າຍສຳລານຈະນຳສະເໜີບົດເພງທີ່ມ່ວນໆ ຈາກນັກຮ້ອງນ້ອງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ

ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວັນຕິສສາກົນ AWR ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍການຂອງເຮົາໄດ້ ທາງລາຍການຂອງເຮົາຢາກຟັງຄວ າມຄິດຄວາມເຫັນຈາກທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ
ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້

ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao at awr.org l a o at a w r . o r g
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຄຳສອນຊຶ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີຂອງພະເຢຊູ ຄືຫຼັກການປະຕິບັດຂອງມະນຸດທຸກຄົນ
ອາຈານສິງຫາຈະນຳເລື່ອງລາວຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຮັບຟັງໄດ້ແລ້ວ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ມາພົບກັນອີກແລ້ວ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄຳຖາມທີ່ເຮົາມັກໄດ້ຍິນກັນຢູ່ສະເໝີ ວ່າໄກ່ກັບໄຂ່ອັນໃດເກີດກ່ອນກັນ ຄຳຕອບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າພົບໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີກໍຄື ໄກ່ເ ກີດມາກ່ອນໄຂ່ ເພາະໃນໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ບອກວ່າ ພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຊົງສ້າງໄກ່ຂຶ້ນມາກ່ອນ ຈາກນັ້ນມັນຈຶ່ງອອກໄຂ່ມາຕາມທີຫຼັງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຄຳຖາມທີ່ວ່າ ຄົນເຮົາເກີດມາຈາກໃສ ໃນຄວາມສົງໄສນີ້ ມີສອ ງຄຳຕອບທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ກັນມາຢ່າງຊ້ານານ ຄຳຕອບຄຳແລກກໍຄື ມະນຸດເກີດຈາກການວິວັດທະນາການ ຫຼືການປ່ຽນແປງພັດທະນາຂຶ້ນມາຈາກເຊວຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ຈາກນັ້ນກໍຄ່ອຍໆກາຍເປັນສັດ ຊັ້ນຕ່ຳມາສູ່ສັດຊັ້ນສູງ ຈົນກາຍມາເປັນລີງ ເປັນຂະບວນການທີ່ປ່ຽນແປງ ຫຼືຄ່ອຍໆກາຍໄປສູ່ຖານະທີ່ດີຂຶ້ນ ຫຼືຈະເລີນຂຶ້ນ ເປັນການປ່ຽນແປງໃນທາງຊີວະວິທະຍາ ຈາກສິ່ງທີ່ງ່າຍໆໄປສູ່ສິ່ງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກສັບສົ ນ ການປ່ຽນແປງນີ້ຈະຕ້ອງປ່ຽນໄປໃນລັກສະນະຄ່ອຍເປັນຄ່ອຍໄປ ແລະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫຼາຍແລະດົນ ເມື່ອວັນເວລາຜ່ານໄປໄດ້ຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານພັນປີ ລີງຈຶ່ງກາຍມາເປັນຄົນ ໃນຍຸກຫີນນັ້ນ ຄົນມີຊີວິດການກິ ນການຢູ່ ເໝືອນກັບສັດປ່າ ນຸ່ງຫົ່ມຂົນສັດ ລ່າສັດເປັນອາຫານ ຈົນກະທັ້ງມີຄວາມຈະເລີນຂຶ້ນ ພັດທະນາຈົນກາຍມາເປັນສັງຄົມທີ່ມີວັດທະນະທຳ ສືບຕໍ່ມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ນີ້ຄືຄວາມເຊື່ອຢ່າງທີໜຶ່ງ ຕາມກົດທີ່ຄົ ນເຮົາຄິດຄົ້ນຂຶ້ນມາ ຄວາມເຊື່ອທີສອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະນຳມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງກໍຄື ກຸ່ມຄົນທີ່ເຊື່ອເລື່ອງການເນລະມິດສ້າງຂອງພຣະເຈົ້າ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ເຊື່ອຕາມຄຳສອນຂອງພຣະຄຳພີໄບເບິນ ຫຼືພຣະຄຣິສຕ ະທຳຄຳພີ ເພາະນີ້ຄືໜັງສືເຫຼັ້ມດຽວໃນໂລກ ທີ່ສອນວ່າມີພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະອົງນີ້ຄືຜູ້ສ້າງໂລກ ຄົນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ເຊື່ອວ່າມະນຸດຈະເກີດມາເອງໄດ້ ເໝືອນກັບສັດແລະພືດທີ່ມີມາຢ່າງມາກມາຍຢູ່ໃນໂລກ ແລະເ ຂົາເຊື່ອວ່າໂລກນີ້ສ້າງຂຶ້ນມາດ້ວຍວັດຖຸປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ມະນຸດຈະໄດ້ອາໄສຢູ່ ຢ່າງມີຄວາມສຸກ ແຕ່ເພາະຄວາມບາບໄດ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນໂລກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດຕົກຢູ່ໃນສະພາບຢ່າງທີ່ເຮົາເ ຫັນ ຄືມີຄວາມຊົ່ວຊ້າເກີດຂຶ້ນ ການຂົ່ມເຫັງ ການອິດສາລິດສະຫຍາ ຈົນນຳໄປສູ່ການຂ້າຟັນລັນແທງ ການທຳລາຍລ້າງຜານ ສ່ວນການແກ້ໄຂນັ້ນ ຕ້ອງອາໄສອຳນາດຈາກພຣະເຈົ້າ ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຊີວິດ ຈາກພາຍໃນຈິດໃຈໄປກ່ອນ ເມື່ອມະນຸດມີພຣະເຈົ້າ ການປະພຶດການກະທຳທຸກຢ່າງຂອງມະນຸດຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງນຳໄປສູ່ສັນຕິ ແລະ ຄວາມສຸກໃນສັງຄົມ ຂະນະທີ່ກຸ່ມຄົນທີ່ເຊື່ອວ່າມະນຸດເກີດມາຈ າກສັດບອກວ່າ ເພາະສັນດານຂອງສັດທີ່ຕິດຕົວຄົນເຮົາມານັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມະນຸດຕ້ອງຕໍ່ສູ້ດີ້ນຮົນເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ ຄົນທີ່ແຂງແຮງກວ່າຈຶ່ງມີອຳນາດເໜືອຄົນທີ່ອ່ອນແອກວ່າ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ້ອງໃຊ້ວິທີ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີຈິດສຳນຶກດີ ການສຶກສາຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄົນເຮົາປ່ຽນການປະພຶດ ແລະ ປ່ຽນແປງຈາກຄວາມບໍ່ຮູ້ໄປສູ່ຄວາມເປັນຜູ້ຮູ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ທັງສອງກຸ່ມມີແນວຄິດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຂ້າພະ ເຈົ້າເຫັນວ່າໜ້າຈະເປັນສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຈະພິຈາລະນາກໍຄື ຖ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ສ້າງໂລກ ບໍ່ໄດ້ສ້າງມະນຸດ ຫຼື ສ້າງສັດ ແລະ ພືດທັງຫຼາຍແລ້ວ ໃຜລະທີ່ຈະມາສ້າງ ຫຼື ຈະໄປເຮັດໃຫ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນມາໄດ້ ແລະ ຫາກຈະບອກວ່າໃຜຄືຜູ້ໃຫ້ກຳເນີດເຊວໃນຂັ້ນແລກ ທຸກວັນນີ້ເຮົາບໍ່ເຫັນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດເກີດຂຶ້ນມາໄດ້ເອງ ບໍ່ມີເລີຍ ລອງຄິດແບບງ່າຍໆ ລອງເບິ່ງວ່າ ຫົວໃຈຄົນຂອງເຮົານີ້ເຮັດວຽກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຍາວນານ ມີລະບົບການສູບສີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ມີພະລັງງານຢູ່ໄດ້ດ້ວຍອາຫານທີ່ເຮົາກິນເຂົ້າໄປ ເບິ່ງລະບົບປະສາດຂອງຄົນເຮົານີ້ຕີ້ ບໍ່ມີລະບົບຄອມພິວເຕີ ຫຼື ເຄື່ອງຈັກກົນໄກໃດໆທີ່ຄົນເຮົາຄິດຂຶ້ນມາ ຈະມາເທົ່າທຽ ມໄດ້ ອະໄວຍະວະໃນຕົວຂອງຄົນເຮົານີ້ເຮັດວຽກ ແລະ ປະສານກັນໄດ້ຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ທັງປອດ ຕັບ ໄຕ ຫົວໃຈ ແລະ ປະສາດກ້າມເນື້ອທຸກສ່ວນເຮັດວຽກດ້ວຍກັນເປັນຢ່າງດີ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ ບອກເຖິງເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງສ້າງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ແລະ ກໍໄດ້ແນະນຳອາຫານທີ່ມະນຸດຄວນກິນ ຊຶ່ງຜົນຂອງການສຶກສາພົບວ່າ ຄົນທີ່ກິນອາຫານຕາມທີ່ກ່າວໄວ້ນີ້ ມີສຸຂະພາບດີກວ່າຄົນທີ່ ບໍ່ເຊື່ອ ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ຄົນທີ່ບໍ່ເຊື່ອຟັງຄຳແນະນຳກໍຕ້ອງປະສົບກັບບັນຫາສຸຂະພາບຢ່າງມາກມາຍກ່າຍກອງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ຄວາມໜ້າອັດສະຈັນຂອງຊີວິດຄົນເຮົານັ້ນມີມາກມາຍເຫຼືອທີ່ຈະພັນລະນາ ຂ້າພະເຈົ້າຄົງເລົ່າເລື່ອງລາວຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໝົດພາຍໃນເວລານີ້ ເພາະເວລາມີຈຳກັດ ຈຶ່ງຂໍເຊີນຊວນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າໄປໃນລາຍການຂອງພວກເຮົາ ເຮົາມີບົດຮຽນພົບແລ້ວ ບົດຮຽນໃໝ່ລ່ າສຸດທີ່ເໝາະສຳລັບທຸກທ່ານ ຍິນດີສົ່ງມາໃຫ້ທ່ານຟຣີ ເພື່ອໄດ້ສຶກສາດ້ວຍຕົນເອງຢູ່ທີ່ເຮືອນຂອງທ່ານ ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເລົ່າສູ່ຟັງທັງເບີດນີ້ ຢ່າລືມຟັງລາຍລະອຽດອີກໃນໂອກ າດຕໍ່ໄປ ແລ້ວເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວຂອງພະເຈົ້າ ໂດຍອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິດສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກ

ເພາະວ່າໃນລາຍການຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງສຸຂະພາບ ເຮັດແນວໃດຈຶ່ງຈະຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເລື່ອງລາວຂອງພຣະເຢຊູມານຳສະເໜີ ຢ່າລືມມາຟັງໃ ນລາຍການຄັ້ງໜ້າເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຈະຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຸກໆຄົນ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວທາງລາຍກ ານຂອງພວກເຮົາຈະຈັດສົ່ງປຶ້ມ ຂຸມຊັບສຸຂະພາບໃຫ້ທ່ານເພື່ອເປັນການຂອບໃຈ ໄວໆແດ່ເດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຟ້າວຂຽນກັບມາແດ່ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວເນາະ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ຂ້ າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ